ئاخىرەت مۆمىنلەر ئۈچۈن خۇشاللىقتۇر، ئاللانىڭ تائىتىگە ئاسىي بولغۇچىلار ئۈچۈن ھەسرەت نادامەتتۇر. دۇرۇت ۋە سالاملار ئۇ كىشىگە ئەگىشىش يولىدا جېنىمىزنى پىدا قىلغۇچى پەيغەمبەر مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە، ئۇنىڭ ئائىلىسىگە ۋە ھاياتىنى ئىسلامنىڭ راۋاجىغا بېغىشلىغان ساھابەئى كىراملارغا ھەمدە بۇ سائادەت يولىغا ئەگەشكەن بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزغا بولسۇن.

ئەمما زاكات پەقەت ئۇنى قىلىشقا قادىر بولالىغان مۇسۇلمانلارغا يەنى پۇل مېلى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەنلەرگە ئۆزىنىڭ شەخسىي ئېھتىياجىدىن ئارتۇق كىرىمى يىلغا توشقان پۇل مالدىن يىلدا بىر قېتىم ئايرىپ بېرىلىدىغان بىر قىسىم مالدىن ئىبارەت بۇلارنىڭكى ئۆلچىمى توغرىسىدا دەرسىمىزنىڭ ئاخىرىدا قېرىنداشلارغا تەپسىلىيرەك توختىلىپ ئۆتىمىز

ئىنناللاھە بىما تەئمەلۇنە بەسىر ئاللاھ بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ نامازنى ئادا قىلىڭلار زاكاتنى بېرىڭلار ئۆزەڭلار ئۈچۈن ئىشلىگەن ھەر قانداق ياخشى ئەمەل بولسا ئاللانىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ ساۋابىنى تاپىسىلەر ئاللا ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭلارنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر سورە بەقەرىنىڭ بىر يۈز ئونىنچى ئايەت ئىسلام دىنىمىزدا نامازمۇ قانداق مۇھىم بولغان بولسا زاكاتمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش مۇھىم بولغان بىر ئىبادەتتۇر alloh yana bir oyatida mundoq deydi مخلصين له الدين حنفاء

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ بېخىللىق قىلىپ ئاللانىڭ ساۋابىدىن ئۆزىنى بىھاجەت ھېسابلىغان، كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك، بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز.

ۋە يەنە ئىسلام خەلىپىسى ئەبۇ بەكرى سىددىق رازىياللا ئەنھۇ قىزى ئەسما رازىياللا ئەنھادىن مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ماڭا يوشۇرۇپ قويماڭ سىزمۇ يوشۇرۇلۇپ قالىسىز يەنى قولىڭىزدا بار نەرسىنى سىقىپ ئېلىپ قويماڭ سىزگىمۇ ئاللاھ تەرەپتىن ئۈزۈپ قويۇلىدۇ دېدى يەنە بىر رىۋايەتتە ئاللا يولىدا خەجلەڭ سىقىپ ئېلىپ قالماڭ بولمىسا ئاللاھمۇ سىزگە سىقىۋېتىدۇ ئېشىپ قالغان نەرسىڭىزنى موھتاجلاردىن ئايىماڭ ئاللاھمۇ سىزدىن ئاياپ قالمىسۇن deyilگەن

ئەگەر ئۇلار كۈفرىدىن تۆبە قىلسا ناماز ئۆتسە زاكات بەرسە دىنىي جەھەتتە سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭلار بولىدۇ ya'ni ھوقۇق ۋە مەجبۇرىيەتتە ئۇلار سىلەر بىلەن ئوخشاشتۇر bu oyatda alloh subhanava taolo diniy qarindosh bo'lishga zakot berishni ham shart qilyotidi يۇقىرىدا قېرىنداشلىرىمىزغا زاكات بېرىش ئۇنىڭ مۇھىملىقى ۋە پەزىلىتى توغرىسىدىكى ئاز بىر قىسىم ئايەتلەرنى ئوقۇپ ئۆتتۇق تۆۋەندىكى ئايەت ھەدىسلەر ئارقىلىق زاكات پەرزىنى ئادا قىلمىغانلارغا ئىسلامنىڭ قانداق جازاسى بارلىقىنى ئۇنىڭغا ئاللانىڭ قانداق ئازابنى تەييارلاپ قويغانلىقىنى سۆزلەپ ئۆتىمىز

ئۇ كۈندە يەنى قىيامەت كۈنىدە ئۇ ئالتۇن كۆمۈشلەر جەھەننەمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ ئۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ پېشانىلىرى يانلىرى ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ ئۇلارغا بۇ سىلەرنىڭ ئۆزۈڭلار ئۈچۈن يىغقان ئالتۇن كۆمۈشۈڭلار سىلەر بۇ دۇنيايىڭلاردىكى ئاللاھنىڭ ھەققىنى ئادا قىلمىدىڭلار يىغقان ئالتۇن كۆمۈشۈڭلارنىڭ ۋابالىنى تېتىڭلار دېيىلىدۇ

بۇ ئاللانىڭ بەلگىلىمىسىدۇر ئاللا بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر سۈرە تۆبىنىڭ ئاتمىشىنچى ئايىتى demak zakot beriladiganlar bu oyatda tilga ilingan sakkiz xil kishilarga beriladi

باشقا مائارىپلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ بۇ ئۈممەت جۈملىدىن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىمىز ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان ناھايىتى مۇھىم بولغان بىر ئىش ئومۇمىي ئۈممەتنىڭ بۇ جەھەتتە ئېتىبار بەرمەسلىكى يەنى زاكات ماللىرىنى ئۈممەتنىڭ شەنىنى كۆتۈرىدىغان جىھاد رايونلىرىغا مۇجاھىدلارغا بەرمەسلىكى تۈپەيلى ئۈممەتنىڭ ئەھۋالى ناھايىتى خار ھالەتتە ئۈممەتنى قوغدىغۇچى ئىسلام قوشۇنىنىڭكى ئەھۋالى ناھايىتى ئاجىز ھالەتكە چۈشۈپ قالدى بولۇپمۇ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىمىزنىڭ بۇنىڭغا كۈچ چىقارماسلىقى تۈپەيلى يەنى زاكىتىنى پىسەبىلىللاھ يولىغا كۆپرەك سەرپ قىلماسلىقى تۈپەيلى ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىمىزنىڭ ئەھۋالى ئاجىزلىقتىن قۇتۇلالمايۋاتىدۇ ھەممەيلەنگە مەلۇم ئىسلام ئوقۇ دېگەن ئىسلام مائارىپى بىلەن باشلاندى مىللەتنىڭ مەۋجۇتلۇقى بولغان ئىسلام مائارىپى ئىقتىسادىي جەھەتتىن كۆپ يۆلەنمىگەنلىكى ئۈچۈن خەلقىمىزنىڭكى زاكات پۇللىرىنى بۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىشلەتمىگەنلىكى ئۈچۈن دىنىمىزنى خەلق ئىچىدە نەشر قىلىدىغان ئورۇن ۋە كىشىلەر قىيىنچىلىق ئىچىدە ناھايىتى ئاجىزلاپ بېرىۋاتىدۇ بولۇپمۇ مىللەت مۇسۇلمانلىرىمىزنىڭكى كەلگۈسى بولغان دىنىي تالىپلىرىمىز بۇ جەھەتتە ناھايىتى ئاجىز ھالەتكە چۈشۈپ قېلىۋاتىدۇ تاشلىنىپ قېلىۋاتىدۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىن يۆلەنچۈكسىز قېلىۋاتىدۇ بولۇپمۇ ۋەتەن ئىچىدىكى دىنىي ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئىقتىسادىي ياردەمدىن ئۈزۈلۈپ قالغاچقا ئوقۇش شارائىتى كاپالەتكە ئىگە بولماي ھەر يەرلەردە قېقىلىپ سوقۇلۇپ يۈرمەكتە چەت ئەللەردە مۇھاجىرەتتە ئوقۇۋاتقان دىنىي ئوقۇغۇچىلارنى ئۇيغۇرلاردىنمۇ نامرات بولغان ئەرەبلەر ۋە باشقا مىللەتلەر ئۆز زاكات پۇللىرى بىلەن ۋە ياردەملىرى بىلەن بېقىۋاتىدۇ شۇنداق بولسىمۇ بۇ چەت ئەللەردىكى دىنىي مەكتەپلەردە ئوقۇۋاتقان ھەر قايسى مۇسۇلمان مىللەتلەرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ئەھۋالى ئەڭ تۆۋەن ۋە ئەڭ قىيىن شارائىتتا تۇرۇۋاتىدۇ بۇنىڭدا ھەر بىر مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭكى تېگىشلىك مەسئۇلىيەتلىرى بار شۇڭا زاكات ئايرىيالايدىغان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىمىز بۇلارنى ئەستايىدىل ئويلىنىپ مىللىتىمىزنىڭ تىلى ئېتىقادى مەدەنىيىتى مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاپ قېلىشقا بىردىن بىر كۈچ چىقىرىدىغان ئىسلامىي مائارىپلىرىمىزغا نەشرىياتچىلىقلىرىمىزغا كېلەچەكتىكى دىنىي دەۋەتىمىزنىڭ ئاساسچىلىرى بولغان دىنىي تالىپلىرىمىزغا زاكات ياردەملىرىنى بېرىش جەھەتتە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈشى لازىم قېرىنداشلار

زاكات بالاغەتكە يەتكەن ياكى يەتمىگەن بولسۇن ئەقلى ھوشى جايىدا بولسۇن ياكى بولمىغان بولسۇن پۇل مېلى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن ھەر بىر مۇسۇلمانغا پەرز كىچىكلەرنىڭكى ئەقلى ھوشى جايىدا ئەمەس ئەمما زاكات ئايرىشقا لايىق مېلى بارلارنىڭكىنى چوڭلار ۋە ئۇلارغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىلار ئادىل ئايرىپ قويىدۇ زاكات بەرگۈچى ئاۋۋال ئۆز يېقىن ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا قولۇم قوشنىلىرى ئىچىدە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان سەككىز خىل ئادەملەرگە بېرىدۇ ئىسلام فىقھىسىدا بۇنىڭ مۇھىم بولۇش جەھەتتە زاكات ئىشلىتىلىدىغان ئورۇن ياكى ئادەم ئۇنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى قولۇم قوشنىلىرىدىن سىرت بولۇپ ئۇ زاكاتقا بەكرەك ئېھتىياجلىق بولسا ئېھتىياجلىق ئورۇنغا ئالدىن بېرىلىدۇ بولۇپمۇ ئىسلامدىكى مۇھىملىق ئومۇمىي ئۈممەتنىڭ مۇسۇلمانلارنىڭ ئۈستىدە بولىدۇ

بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارلىرىمىزدا كۆپلەپ تەشۋىق قىلىپ يېقىنقى ۋاقىتلاردا ئۇيغۇر ياشلىرىمىزنى ئىقتىساد ئارقىلىق كونترول قىلىپ ئۇلارنى خىرىستىيانلاشتۇرۇۋاتىدۇ ئۇلارنىڭكى ئىدىيىسىنى بۇزۇۋاتىدۇ ئۇلارنىڭ ئىسلامىي ئىدىيىلىرىگە ھۇجۇم قىلىۋاتىدۇ بۇنىڭغا نىسبەتەن بىز ئالدىن ئېلىش چارىلىرىنى قوللىنىش ئەمەس ھەتتا ئۆزىمىز ھەر يىلدا بىر قېتىملا بولىدىغان زاكات ياردەملىرىمىزنىمۇ جايىدا ئىشلىتەلمەيۋاتىمىز قېرىنداشلار ئەسلىدە بىز قۇرئان ھۆكمى بويىچە زاكاتلىرىمىزنى سەككىز خىل كىشىلەر ئىچىدىكى مۇئەللىپەتلەرگە يەنە باشقىلارنىڭ دىنىنى ئىسلامغا مايىل قىلىش ئۈچۈن كۆپرەك سەرپ قىلىپ مۇسۇلمانلارنىڭ تېخىمۇ كۆپىيىشىگە بىر ئادەمنىڭ بولسىمۇ دوزاخ ئوتىدىن ساقلىنىپ قېلىشىغا سەۋەبچى بولساق بولاتتى Halbuki məcusiylar, xristianlar buna köpləb köngül bölüb, iqtisad yol bilan bizning musulmonlarimizni tuyuq yo'lga boshlayotidu, botil sapsatilarga ulashtiryotidi

زاكات بەرگۈچى كىشى زاكات بەرگەندە قارشى تەرەپنى خىجىل قىلماسلىقى ئۇنىڭغا بىرەر ئىشنى شەرت قىلماسلىقى ئۇنىڭ ئالدىدا زاكات بەردىم دەپ كۆرەڭلەپ كەتمەسلىكى لازىم بۇنداق بولغاندا قارشى تەرەپنىڭ ئابرۇي ھۆرمىتىنى قوغدىمىغان بولۇپ گۇناھكار بولۇپ قالىدۇ بىزنىڭ دىيارىمىز يەنە بىر ئېغىر بولۇۋاتقان مەسىلە زاكاتنى ئاتا بالىغا بالا ئانىغا بېرىدىغان ئىسلامغا خىلاپ ئىشلار ناھايىتى كۆپىيىپ قالدى قېرىنداشلار زاكات ئاللانىڭ ھەققى بولۇپ زاكات بېرىلمەيدىغان ئورۇنلارغا زاكات بېرىلمەيدىغان كىشىلەرگە قەتئىي زاكات بېرىشكە بولمايدۇ ئاتا بالىلار بىر بىرىگە زاكات بېرىشكە بولمايدۇ ھەتتاكى نەۋرىلەر چوڭ دادىلىرىغا چوڭ دادىلار نەۋرىلىرىگىمۇ بېرىشكە بولمايدۇ ayollarning oltin kumushdan yasalgan o'z ziynatlariga e, zakot berish masalasida e, ko'pincha olimlarimiz e, shu ayol kishiningki

ئۇنداقتا بېرىلىدىغان زاكاتنىڭ ئۆلچىمى قانداق بولىدۇ؟ تۆۋەندە بۇ توغرىسىدا قېرىنداشلىرىمىزغا قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز. يەنى تۆت تۈرلۈك مالغا زاكات كېلىدۇ. بىرىنچى ئالتۇن كۈمۈشكە، ئىككىنچىسى تىجارەت تۈرىدىكى مال مۈلۈككە. يەنى بۇ ناھايىتى كۆپ نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئۈچىنچىسى مال چارۋىلارغا، تۆتىنچىسى تېرىقچىلىقتىن ھاسىل بولغان مەھسۇلاتلارغا.

ئىككىنچىسى تىجارەت تۈرىدىكى مال مۈلۈك بولۇپ بۇ ناھايىتى كۆپ نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان بولۇپ تىجارەت قىلىش ئۈچۈن تەييارلانغان بۇغداي قوناق قوي كالا ۋە رەخت ۋە ھەر خىل تاۋارلار ئالتۇن كۆمۈشتىن باشقا نەرسىلەر كۆز تۇتۇلىدۇ يەنى تۈرى قانداق مال بولسا بولسۇن ئېلىپ سېتىش نىيىتى بىلەن ئېلىنغان مال تىجارەت مېلى ھېسابلىنىدۇ ئەسلىدە ئۆزى ئىشلىتىش ئۈچۈن ئېلىپ كېيىن ئۇنى پايدا چىققان ۋاقتىدا ئۇنى ساتقان بولسا ئۇ تىجارەت مېلى ھېسابلانمايدۇ

ئۇندىن باشقا ئىجارە قويغان ئۆيلەردىن كارخانىلاردىن زاۋۇتلاردىن كىراچىلىق قىلىدىغان ماشىنا تاكسى ئاپتوبۇس كېمە پاراخوت ۋە ئايروپىلانلاردىن كىرگەن كىرىمنى ھېسابلاپ ئۇنىڭدىن ئۇلارنىڭ بارلىق چىقىملىرىغا كەتكەن پۇلنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن يىللىق قالغان ساپ كىرىمىدىن ئوندىن بىر ئايرىلىدۇ يەنە تىجارەتكە ئىشلىتىلىدىغان ماللار بىلەن ئىجارە قويۇلغان ۋە باشقا ھازىر تىلغا ئالغان نەرسىلەرنىڭكى زاكات بېرىش ئۆلچىمى ئوخشىمايدۇ شۇڭا بۇ يەردە جەمئىيىتىمىزدىكى بەزەن زاكات بېرىش ئۆلچىمى ئوخشىمايدىغان نەرسىلەر ئۈستىدە شۇ جايلاردىكى ئالىم ئۆلىمالىرىمىزغا مۇراجىئەت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ بىر ئادەم قولىدىكى مال مۈلۈك يىگىرمە مىسقال ئالتۇننىڭ قىممىتىگە يەتسە زاكات بېرىدۇ بۇنىمۇ پۇلغا سۇندۇرۇپ يۈزدە ئىككى يېرىم پىرسەنت بويىچە ئايرىيدۇ مال بەرسىمۇ بولىدۇ ياخشىسى پۇلغا سۇندۇرۇپ پۇل بەرگىنى ياخشىراق مال زاكاتقا ھېسابلاپ بەرگىنىدە مالنىڭكى ياخشىسىدىن ياكى ئوتتۇراھالىدىن بەرگىنى ئەۋزەل ساتسا شۇ قىممەتكە يارىمايدىغان ئەسكى ماللار زاكات قاتارىدا ھېسابلىنىپ بېرىلسە زاكاتنى ئالغۇچى ئۇ ماللاردىن پايدىلىنالمىسا زاكات توغرا ئادا تاپمايدۇ ئۈچىنچىسى چارۋا مال تۈرىدىكىلەر بولۇپ تۆگە بەشكە يەتسە بىر قوي زاكات كېلىدۇ ھەر بىر ئوتتۇز كالىغا ئەركىكى بولسۇن ياكى چىشىسى بولسۇن بىر ياشقا كىرگەن بىر كالا زاكات كېلىدۇ

تىجارەت ئۈچۈن بېقىلغان چارۋا بىلەن نەسىللەندۈرۈش سۈتىنى ئېلىش ئۈچۈن بېقىلغان چارۋىلارنىڭ زاكات ئايرىش مىقدارى ئوخشىمايدۇ ھەمدە چارۋىلارنىڭ كۆپىيىشىگە ئەگىشىپ زاكات بېرىش سانى تۆۋەنلەپ بارغاچقا چارۋىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان قېرىنداشلار materiallardagi chorvalarning zakot bobiga murojaat qilishi yoki olim ulamolarimizni bu to'g'risida tafsiliy so'rash lozim

زېمىندىن ئۈنۈپ چىققان زىرائەت ۋە مېۋىلەردىن ئۇلار مەيلى ئاز بولسۇن مەيلى جىق بولسۇن ئۆشرە ئايرىلىدۇ ئۇلارنىڭ مەلۇم مىقدارغا يېتىشى ۋە ئۇلارغا بىر يىل توشۇشى شەرت ئەمەس ھەتتا بىر زېمىن بىر يىل ئىچىدە بىر نەچچە قېتىم تېرىلغان بولسا ھەر قېتىملىق تېرىلغۇ ئۈچۈن ئۆشرە ئايرىش لازىم

بۇ ھەم پىتىر زاكاتى دەپ ئاتىلىدۇ ئۇ بىر ھەر بىر جان ئىگىسى ئۈچۈن بېرىلىدۇ پىتىرنى يۇقىرىدىكى سەككىز خىل ئادەمگە ئىككى كىلو ئىككى يۈز ئەللىك گرام بۇغداينى پۇلغا سۇندۇرۇپ شۇ زاماندىكى پېقىرلار بۇغدايغا ئېھتىياجلىق بولسا بۇغداي بېرىمىز پۇلغا ئېھتىياجلىق بولسا شۇ بۇغداينى پۇلغا سۇندۇرۇپ بېرىمىز

ئى ئاللا بىزلەرنى زاكات بېرىشكە قادىر قىلغىنىڭغا ساڭا كۆپ شۈكۈرلەرنى ئېيتىمىز ساڭا كۆپ ھەمدۇسانالارنى ئېيتىمىز سېنىڭ بىزلەرنى زاكات ئايرىش بىلەن سىنىغان سىنىغىڭدىن ئۆتەلمەي قېلىشىمىزدىن ساڭا سېغىنىپ كۆپ پاناھ تىلەيمىز ئى ئاللا بىزنىڭ زاكات ئىبادىتىمىزنى مەقبۇل بولىدىغان ئىبادەتلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن